ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS Radio ສະບາຍດີທ່ານສົມດີ ຂໍໃຫ້ທ່ານລາຍງານເລື່ອງທີ່ວ່າລາຍງານມາຫຼາຍຄັ້ງແລ້ວ ຄືວ່າພະສົງທຳມະຍາຕາຫ້າແຜ່ນດິນນີ້ນະ ເດີນທາງສິ້ນສຸດແລ້ວ ຄືໄປສຸດຢູ່ໃນປະເທດຂະເໝນນີ້ນະ ອັ ນນີ້ມັນເປັນມາແບບໃດເນາະ ຊຶ່ງວ່າເກີດຂຶ້ນໃນວັນທີ 29 ແລ້ວນີ້ນີ້ນະ

ຍົກຕົວຢ່າງໄປອຸດົມໄຊບໍ ຫຼືວ່າໄປຫົນແຫ່ງໃດກະຕາມກະຢ່າ ແລ້ວມາທຳພິທີຕ່າງໆ ຢູ່ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນນີ້ນະ ຂໍຖາມແດ່ ມັນມີສະມາຊິກພັກລັດ ຄືລັດຖະບານ ຫຼືວ່າຄະນະກຳມະການສູນກາງພັກປະຕິວັດ ປະຊາຊົນລາວ ຫຼືວ່າຄອມມິວນິດລາວ ມາຮ່ວມພິທີຕ່າງໆນຳຫຼືບໍ່ເນາະ ອັນນີ້ຕາມຂ່າວເນາະ ກະມີບຸກຄົນສຳຄັນ ແຕ່ ແຕ່ ໃນ ໃນແຕ່ລະແຂວງເນາະ ມາ ມາລວມພິທີກັນ ກັນຈຳນວນຫຼາຍຢູ່ຈັ່ງຊີ້ນະ ເທົ່າທີ່ຕິດຕາ ມຂ່າວ ແຕ່ວ່າຢູ່ໃນຂັ້ນປະເທດ ຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຫັ້ນນະ ຢາກຖາມວ່າ ຜູ້ນຳ ຫຼືວ່າຫົວໂປ່ຂັ້ນສູງສຸດ ສະມາຊິກກົມການເມືອງສູນກາງພັກ Politburo ຊິໄດ້ມາຮ່ວມບໍ່ເນາະ ອັນນັ້ນເປັນ ເປັນຕົວແທນຂອງເພິ່ນນ ະ ເພາະວ່າເປັນຕົວແທນ ກະເປັນ ເປັນເຈົ້າໜ້າທີ່ລະດັບສູງພໍສົມຄວນຢູ່ ຈັ່ງຊີ້ນະ ໂອ້ ແປວ່າພວກເພິ່ນບໍ່ໄດ້ມາ ແຕ່ວ່າມີຜູ້ຕາງໜ້າ ວ່າຊັ້ນເຖາະເນາະ

ພິທີປິດເນາະ ມີຕົວແທນຂອງໄທ ຂອງຫ້າປະເທດ ໄປ ໄປລ່ວມ ອ່າ ກິດຈະກຳຕົງນີ້ນຳເນາະ ລະນະ ພະສົງຫ້າແຜ່ນດິນຫັ້ນນະ ທີ່ວ່າຮ່ວມຢູ່ໃນພິທີຫັ້ນນະ ຫຼືວ່າ ມາ ມາປະກອບພິທີນະ ມັນແມ່ນພະສົງຂັ້ນໃດ ຂັ້ນ ຂັ້ນ ນະ ທີ່ວ່າ ເຂົາເອີ້ນວ່າ ພະສັງຄະລາດບໍ່ ອັນນ່າ ຜູ້ນຳສູງສຸດຂອງສາສະໜາຂອງແຕ່ລະປະເທດບໍ່ ຫຼືວ່າຂັ້ນໃດເນາະ ອັນນີ້ກະເປັນ ເປັນພະສົງຂັ້ນ ຂ້ອນຂ້າງຂັ້ນສູງ ອ່າ ພໍສົມຄວນເນາະ ແຕ່ວ່າລະດັບສັງຄະລາ ດນີ້ບໍ່ແມ່ນ ເພາະມັນ ອາຍຸກະຫຼາຍແລ້ວເນາະ ກະຊິເປັນຕົວແທນຂອງພະສັງຄະລາດເນາະ ເປັນ ອ່າ ລະດັບທີ່ສາມາດທີ່ຈະເດີນທາງໄດ້ສະດວກສະບາຍຈັ່ງຊີ້ນະ ໂອ້ ກະແປວ່າບໍ່ເຖິງຂັ້ນພະສັງຄະລາດ ແຕ່ ວ່າເຖິງຂັ້ນຕາງໜ້າມາຈັດ ລະກະ ຜູ້ມາຮ່ວມກະບໍ່ແມ່ນວ່າບຸກຄົນຜູ້ສຳຄັນ ຍົກຕົວຢ່າງວ່າ ພະມະຫາກະສັດຂອງປະເທດໄທ ຫຼືວ່າຜູ້ນຳຂອງພັກ ປະຕິວັດປະຊາຊົນລາວ ຫຼືວ່າຜູ້ນຳພັກຄອມມິວນິດຫວຽດນາມ ຫຼື ວ່າຜູ້ນຳຂອງປະເທດຂະເໝນ ແຕ່ວ່າມີຜູ້ຕາງໜ້າມາຮ່ວມເນາະ ແມ່ນໆ ລະພິທີໄປຈົບຢູ່ປະເທດຂະເໝນນັ້ນ ພວກເພິ່ນເຮັດຫຍັງແດ່ເນາະ ກະພິທີກະ ກະຄືການສວດມົນ ຈະເລີນພະພຸດທະມົນອະໄລເນາະ ກ ະປູກຕົ້ນພະສີມະຫາໂພ ຄືຈັ່ງໄປໃນຫຼາຍໆປະເທດເນາະ ຈັ່ງປະເທດພະມ້າ ລາວ ຫວຽດນາມຈັ່ງຊີ້ເນາະ ກະມີການປູກຕົ້ນສີມະຫາໂພ ອ່າ ລະກະມີການຈະເລີນພະພຸດທະມົນຈັ່ງຊີ້ນະ ກະຄືເຮັດຄືໆ ຄ້າຍໆກັ ນ ກະເປັນລັກສະນະເປັນສັນຍະລັກເນາະ ວ່າໄປມ່ອງນີ້ກະໄດ້ຈັດທຳພິທີ ລະກະປູກຕົ້ນພະສີມະຫາໂພຈາກອິນເດຍຈັ່ງຊີ້ນະ ແລ້ວຢາກຮູ້ວ່າ ພະສົງໄປທຳພິທີຕ່າງໆ ຢູ່ໃນຫ້າແຜ່ນດິນ ທີ່ວ່າເປັນປະເທດບ້ານ ໃກ້ເຮືອນຄຽງກັນນີ້ຫັ້ນນະ ມີການກະຕວງວ່າ ພິທີຕ່າງໆທີ່ວ່າມີຄົນ ຍົກຕົວຢ່າງ ຕັກບາດຊີ້ ມີຄົນໃນປະເທດໃດເຂົ້າຮ່ວມຫຼາຍທີ່ສຸດ ມີການກະຕວງ ຫຼືວ່າທຽບເທົ່າບໍ່ ອັນນີ້ກະຖ້າຫາກວ່າໄປປະເທດໃດ ກະປະ ຊາຊົນຈາກປະເທດນັ້ນເນາະ ກະຊິຫຼາຍ ຫຼາຍສຸດເນາະ ນອກນັ້ນກະຊິມີປະຊາຊົນທີ່ເປັນຊາວພຸດ ຕິດຕາມຄະນະສົງເນຍ ໄປນຳ ກະເປັນ ເປັນຜູ້ໃສ່ບາດນຳຈັ່ງຊີ້ນະ ກະເປັນຄະນະໃຫຍ່ພໍສົມຄວນຢູ່ ກະ ກະ ກ ະແມ່ນຢູ່ ແຕ່ ແຕ່ວ່າມີການກະຕວງ ວົງການຂ່າວ ຫຼືວ່າທາງການໄດ້ກະຕວງບໍ່ ຍົກຕົວຢ່າງເນາະ ຢູ່ປະເທດພະມ້ານັ້ນມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຫຼາຍທີ່ສຸດບໍ່ ຫຼືວ່າໃນປະເທດຂະເໝນບໍ່ ໃນໄທບໍ່ ມີການກະຕວງບໍ່ ອັນນີ້ມີກາ ນກະຕວງກັນວ່າ ອັນ ຢູ່ ຢູ່ທີ່ມີປະຊາຊົນໄປລ່ວມຄະນະທຳມະຍາດຕາ ເພື່ອໃສ່ ທຳບຸນຕັກບາດຕົງນີ້ເນາະ

ອັນນະ ກ່ຽວກັບທີ່ວ່ານ້ຳແຫ້ງນີ້ນະ ຕາເປົ່າເບິ່ງກະເຫັນຫັ້ນລະ ແຕ່ວ່າຢາກຊາບວ່າທາງການສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ຫຼືວ່າທາງການໃນພາກອີສານນີ້ນະ ແມ່ນວ່າເພິ່ນມີແນວຄິດແນ ວໃດ ແລະເຮັດຫຍັງແດ່ ບໍ່ແມ່ນມານັ່ງກອດຫົວເຂົ່າແນມເບິ່ງນ້ຳຂອງຊື່ໆບໍ່ ອັນນີ້ເນາະ ກະຄືປີທີ່ແລ້ວກະຖືວ່າເປັນປະສົບການທີ່ທຸກຄົນທຸກໜ່ວຍ ທີ່ດູແລປະຊາຊົນເນາະ ຈະຕ້ອງນັ່ງຄິດກັນ ແລະກະຫາວິທີແກ້ ໂດຍປີນີ້ເນາະ ກະໄດ້ຕຽມ

ຂຸດລ່ອງນ້ຳຍັງບໍ່ພໍ ຈະຕຽມທໍ່ ເພື່ອທີ່ຈະເຄື່ອນຍ້າຍເຄື່ອງສູບນ້ຳນີ້ລົງໄປໃຫ້ ໃຫ້ເລິກເກົ່າ ຈັ່ງຊີ້ນະ ອັນນັ້ນກໍແມ່ນຢູ່ ແຕ່ ແຕ່ວ່າຂ້າພະເຈົ້າຢາກຊາບນີ້ນະວ່າ ໂຄງການເພິ່ນມີຫຍັງແດ່ ເພາະວ່າສິ່ງທີ່ທ່ານເວົ້ ານີ້ແມ່ນ ແມ່ນແກ້ໄຂບັນຫາສະເພາະໜ້າດຽວນີ້ ແຕ່ວ່າໃນໄລຍະຍາວນີ້ນະ ຖ້າຫາກວ່າມັນເປັນຈັ່ງຊີ້ ມັນແຮ່ງຈິບຫາຍຍິ່ງກວ່ານີ້ອີກ ແລ້ວມັນຕົ້ນຕໍຫັ້ນແມ່ນທີ່ວ່າມັນຂາດນ້ຳ ແລ້ວຫຼາຍຄົນເວົ້າວ່າ ເຂື່ອນໃຫຍ່ ທີ່ແຂວງໄຊຍະບູລີຫັ້ນ ປັ່ນໄຟອອກມານັ້ນກະແປວ່າກັກນ້ຳໄວ້ ລະເຂື່ອນຕ່າງໆໃນປະເທດຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ພຸ້ນກໍກັກນ້ຳໄວ້ ເຮັດໃຫ້ນ້ຳຂອງແຫ້ງ ແລ້ວບໍ່ແລ້ວນີ້ຍັງວ່າດິນຟ້າອາກາດກໍແລ້ງເຂົ້າໄປອີກ ເຮັດ ໃຫ້ນ້ຳຂອງນີ້ນັບມື້ນັບແຫ້ງໄປ ຈິບຫາຍວາຍວອດ ທັງສັດສາປາຕ່າງໆ ລະກໍຄົນດ້ວຍ ຈັ່ງຊີ້ນະ ຢາກ ຢາກຊາບວ່າທາງການລາວ ໂດຍສະເພາະທາງການລາວ ລະກໍທາງການໄທນີ້ນະ ແມ່ນວ່າແຕ່ລະປະເທດ ນີ້ ເພິ່ນມີໂຄງການ ຫຼືວ່າມີແນວຄິດແນວໃດ ແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ວ່ານ້ຳແຫ້ງນີ້ ໝາຍເຖິງວ່າບໍ່ແມ່ນວ່າເອົາຈັກສູບນ້ຳຫັ້ນ ຫຼືວ່າຂອດ ຂຸດ ຄວັດໃຫ້ມີນ້ຳ ລະກະເອົາໄປຫົດຜັກຫົດໝີ່ ຈັ່ງຊີ້ ບໍ່ແມ່ນ ອັນ ຢາກຮູ້ວ່າເພິ່ນ ເພິ່ນ ຊິແກ້ໄຂແບບໃດ ຍົກຕົວຢ່າງ ຂໍຮ້ອງໄປປະເທດຈີນ ຈັ່ງຊີ້ ບອກວ່າໃຫ້ເຈົ້າເປີດນ້ຳລົງມາແດ່ ພວກຂ້ອຍຊິຕາຍແລ້ວ ຈັ່ງຊີ້ ພວກເພິ່ນມີແນວຄິດແນວໃດເນາະ ອັນນີ້ເນາະ ກະຄິດວ່າສິມີທາງໃນການ ອ່າ ເຈລະ ຈາກັນ ຫາລືກັນພໍສົມຄວນຢູ່ ເພາະວ່າ ອ່າ ອີກບໍ່ເຖິງສີ່ຫ້າມື້ນີ້ເນາະ ກະສິມີການປະຊຸມອາຊຽນ ໂດຍໄທເປັນເຈົ້າພາບ

ລະກະຍ້ອນທີ່ວ່ານ້ຳຂອງມັນຂາດນ້ຳແດ່ ລະກະມີການປິດເຂື່ອນແດ່ ຈັ່ງຊັ້ນຈັ່ງຊີ້ ຫຼາຍແນວລະ ໄປ ຢາກ ຢາກຮູ້ວ່ານ້ຳສ້າງທີ່ວ່າມີກັນຢູ່ຕາມວັດຕາມວາ ຫຼືວ່າຕາມບ້ານຕາມເຮືອນ ຕາມທົ່ງໄຮ່ທົ່ງນາ ຢູ່ໃນປະ ເທດໄທນີ້ນະ ມັນ ມັນມີນ້ຳບໍ່ ອັນນີ້ເນາະ ດຽວນີ້ນີ້ຄື ອ່າ ວັດທະນະທຳ ຫຼືວ່າຄວາມປ່ຽນແປງຂອງບ້ານເມືອງເນາະ ເອີ ເລື່ອງຂອງນ້ຳສ້າງ ນ້ຳສ້າງທຸກມື້ນີ້ ກະ ກະ ຫາ ຫາ ຫາຍາກແລ້ວ ກະບໍ່ມີການຂຸດກັນ ສ່ວນໃ ຫຍ່ກໍຊິໃຊ້ວິທີການເຈາະບາດານ ໃສ່ທໍ່ຕໍ່ລົງໄປເນາະ ບາດານເດ ບາ ບາດານໄດ້ມີນ້ຳບໍ່ລະ ບາດານນີ້ກໍມີ ມີຢູ່ ກໍຍັງມີ ເຈາະຫຼາຍໝ່ອງກໍມີຢູ່ ແຕ່ບາງໝ່ອງກໍ ກະມີປັນຫາແດ່ໃນບາງພື້ນທີ່ ຄັນຖ້າເຈາະເລິກໄປ ຫຼາຍນີ້ກໍຈະພໍ້ນ້ຳເຄັມຈັ່ງຊີ້ເນາະ ຄັນເຈາະຕື້ນໄປ ນ້ຳກໍບໍ່ຄ່ອຍມີ ບາງ ບາງໝ່ອງ ແຕ່ສ່ວນໃຫຍ່ກໍສາມາດໃຊ້ໄດ້ຢູ່ ກໍມີນ້ຳອອກມາໃຫ້ໄດ້ໃຊ້ທາງດ້ານການກະເສດພໍສົມຄວນຢູ່ຈັ່ງຊີ້ ເພາະວ່າບາງຜູ້ບາງຄົນ ໃນລາວ ອັນ ຂ້າພະເຈົ້າໂທລົມໝູ່ລົມເພື່ອນນີ້ ເຂົາເຈົ້າວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າໃຊ້ນ້ຳສ້າງນະ ຫຼືວ່ານ້ຳບາດານຫັ້ນນະ ໂດຍສະເພາະນ້ຳສ້າງ ອັນ ແປວ່າມັນຢາກແຫ້ງພິລຶກເຕີບວ່າຊັ້ນ ສະແດງວ່າຢູ່ໃນດິນມັນກໍບໍ່ ມີນ້ຳນີ້ ແປວ່າ ແຕ່ວ່ານ້ຳດັ່ງທີ່ທ່ານເວົ້າກະຍັງມີຢູ່ ແຕ່ວ່າມັນກໍຍັງບໍ່ເຕັມ 100% ວ່າຊັ້ນເຖາະເນາະ ແມ່ນ ເພາະວ່າເລື່ອງຂອງນ້ຳສ້າງນີ້ເນາະ ເຂົາເຈົ້າຂຸດນີ້ ສ່ວນໃຫຍ່ກໍຊິຢູ່ປະມານ 20-30 ແມັດເນາະ ແຕ່ຄັນເຈາະ ບາດານກະຊິເລິກລົງໄປປະມານ 40 50 60 ແມັດ ຈັ່ງຊີ້ນະ ກະຊິມີນ້ຳ ນ້ຳແດ່ຢູ່ ກະໄດ້ໃຊ້ຢູ່ ກະແປວ່າຍາກລະ ເລື່ອງນ້ຳຂອງນີ້ ເພາະວ່າເຂື່ອນນີ້ ຕາມຂ້າພະເຈົ້ານັບ ອ່າ ວ່າງສອງສາມມື້ນີ້ ແມ່ນວ່າຄັນສ້າງແລ້ວໝົ ດເຂື່ອນຕ່າງໆຢູ່ແມ່ນ້ຳຂອງນີ້ ມັນຊິມີ 20 ເຂື່ອນພຸ້ນໃດ໋ ກະແປວ່າບັນຫາໃຫຍ່ລະ ແປວ່າສຳລັບສິ່ງແວດລ້ອມ ບັນຫາໃຫຍ່ເນາະ ແລ້ວເລື່ອງໜຶ່ງອີກທີ່ວ່າ ເປັນສິ່ງທີ່ວ່າ ຈັກວ່າເກີດຂຶ້ນຈັ່ງໃດວ່າຊັ້ນເຖາະ ຈັບແມ່ ຍິງຢູ່ຊຽງຮາຍຜູ້ໜຶ່ງ ທີ່ວ່າມີຢາເສບຕິດໂຄເຄນ 3 ກິໂລນີ້ ມັນເປັນມາແບບໃດ ອັນນີ້ແມ່ ແມ່ຍິງຊາວຊຽງລາຍເນາະ ນີ້ກະພ້ອມໂຄເຄນ 3 ກິໂລ ມູນລະຄ່າກະ 24 ລ້ານບາດ ກະຖືວ່າເປັນ ເປັນລາຍໃຫຍ່ເນາະ ວ່າ ງ ເວລາ 21:15 ນາທີ ຂອງວັນທີ 29 ຕຸລາເນາະ ທີ່ຂົວມິດຕະພາບໄທລາວແຫ່ງທີ 1 ອຳເພີເມືອງ ຈັງຫວັດໜອງຄາຍເນາະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ດ່ານພາສີຮ່ວມກັບຕຳຫຼວດກໍໄດ້ຖະແຫຼງຂ່າວຈັບກຸມນາງ ຄະນິດສຸດາ ປະກອບແສ ງ ເປັນຊາວອຳເພີວຽງໄຊ ຈັງຫວັດຊຽງຮາຍ ຜູ້ຖືກກ່າວຫາ ພ້ອມຂອງກາງໂຄເຄນ 3 ກິໂລກຣາມ ມູນຄ່າປະມານ 24 ລ້ານບາດເນາະ ເອີ ນາງ ຄະນິດຖາ ສຸດາ ປະກອບແສງ ກໍໄດ້ຖືກະເປົາເດີນທາງໃບໃຫຍ່ສີ ດຳ ລົງຈາກລົດໂດຍສານລະຫວ່າງປະເທດສາຍວຽງຈັນ ກຸງເທບ ເຈົ້າໜ້າທີ່ດ່ານພາສີກໍໄດ້ເອີ້ນກວດສອບກະເປົາເດີນທາງ ກະພົບວ່າພາຍໃນກະເປົາມີເສື້ອກັນໜາວແບບນວມຂະໜາດໃຫຍ່ສີ່ໂຕ ໂດຍມີ ຮອຍຫຍິບທີ່ບໍ່ລຽບຮ້ອຍເນາະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ກໍໄດ້ເອີ້ນແກະເສື້ອອອກເບິ່ງ ກະພົບວ່າພາຍໃນມີຖົງພລາສຕິກບັນຈຸໂຄເຄນລີດຈົນແບນ ຢູ່ໃນເສື້ອນວມຖົງລະໜຶ່ງໂຕ ຈາກການສອບສວນນາງ ຄະນິດສຸດາ ຜູ້ຖືກກ່ າວຫາ ກະໃຫ້ການຮັບສາລະພາບວ່າ ມີແຟນເປັນຊາວເນປານ ແລະ ກະໄດ້ເດີນທາງໄປຫາແຟນ ຂະນະຈະເດີນທາງກັບປະເທດໄທ ໝູ່ຂອງແຟນກະໄດ້ບອກໃຫ້ນຳເສື້ອກັນໜາວທັງສີ່ໂຕ ໄປສົ່ງໃຫ້ກັບຄົນໄ ທທີ່ຢູ່ກຸງເທບ ແລ້ວຊິໄດ້ເງິນ 50,000 ບາດ ໂດຍ ໄດ້ນຳເສື້ອກັນໜາວຍັດໃສ່ກະເປົາເດີນທາງປະປົນກັບເສື້ອຜ້າ ແລ້ວກໍເດີນທາງກັບປະເທດໄທ ໂດຍນັ່ງເຄື່ອງບິນຈາກເນປານມາສິງກະໂປ ຕໍ່ມາທີ່ສະໜາມບິນວັ ດໄຕຂອງ ສປປ ລາວ ແລ້ວກໍນັ່ງລົດປະຈຳທາງລະຫວ່າງປະເທດເຂົ້າກຸງເທບເນາະ ກຸງເທບ ສາຍວຽງຈັນ ກຸງເທບວຽງຈັນ ແຕ່ກໍມາຖືກຈັບໄດ້ກ່ອນ ເຊິ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ກໍໄດ້ສົ່ງໂຕໃຫ້ຕຳຫຼວດດຳເນີນການຕາ ມກົດໝາຍຕໍ່ໄປເນາະ ອືມ ມັນກະແປກຢູ່ ເອົາມາແຕ່ຕ່າງປະເທດພຸ້ນ ນັ່ງຍົນມາ ມາຜ່ານລາວ ແລ້ວກະ ດຽວນີ້ກະນ້ຳຂອງແຫ້ງຈົນວ່າອີ່ຮວກຢູ່ບໍ່ໄດ້ວ່າຊັ້ນຕົວະ ເປັນຫຍັງບໍ່ໄປຍ່າງຂ້າມມັນທີ່ຫ້ວຍໝາກເປັ້ງນັ້ ນ ບໍ່ງ່າຍກ່ອນບໍ ຄັນວ່າຖືກຈັບແລ້ວເນາະ ອັນນ່າ ຮູ້ບໍ່ວ່າໂຄເຄນນີ້ມັນແມ່ນ 100% ບໍ່

ໂອ ມາແຕ່ເນປານ ເນປານ ແຕ່ວ່າເນປານນີ້ມັນ ມັນ ມັນ ມັນບໍ່ຄ່ອຍຈະມີໂຄເຄນນະ ມັນສ່ວນຫຼາຍມັນມີ ອັນນ່າ ຢາຝິ່ນຈັ່ງຊີ້ ອັນນ່າ ໂຄເຄນນີ້ມັນສ່ວນຫຼາຍມັນມັກມາແຕ່ອາເມລິກາໃຕ້ ຫຼືວ່າອາເມລິກາກາງພຸ້ນ ແຕ່ວ່າອັນນີ້ນີ່ ແນ່ນອນວ່າແມ່ນມາຈາກປະເທດ ອ່າ ເນປານແມ່ນບໍ່ ອ່າ ອັນນີ້ເນາະ ອ່າ ບໍ່ຮູ້ວ່າຜະລິດໃນເນປານບໍ່ ເພາະວ່າແມ່ຍິງຄົນນີ້ເນາະ ໄປຫາແຟນຢູ່ເນປານ ໝູ່ຂອງແຟນຊຶ່ງເປັນຊາວເນປານເນ່ຍ ຝ າກມາຈັ່ງຊີ້ນະ ຝາກມາ ໂອ ກະ ກະ ແປ ແປ ແປວ່າຜູ້ກ່ຽວ ເຂົາເອີ້ນວ່າເປັນ ເປັນຜູ້ຂົນສົ່ງວ່າຊັ້ນເທາະໄປ໋ ອືມ ແຕ່ວ່າແຫຼ່ງທີ່ຜະລິດອີ່ຫຼີນີ້ກະຍັງ ຍັງບໍ່ ບໍ່ຮູ້ ອັນ ຕາມທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຊາບນີ້ນະ ໃນສະໄໝຍັງວ່າເປັນບ່ າວຢູ່ ໃນສະໄໝ 60 ຈັ່ງຊີ້ ແມ່ນວ່າບັນຫາໃນປະເທດໄທນີ້ກະ ແມ່ນວ່າມັນແມ່ນຢາຝິ່ນ ແມ່ນບັນຫາໃຫຍ່ ລອງລົງມາແມ່ນເຮໂຣອິນ ມໍຟິນນີ້ບໍ່ປານໃດດອກ ເພາະວ່າມັນເຮັດຍາກ ແລ້ວມັນກະແພງ ແມ່ນແຕ່ຢາຝິ່ນ ກັບ ອັນນ່າ ເຮໂຣອິນນີ້ນະ ໃນປັດຈຸບັນນີ້ນີ່ ບັນຫາຢາເສບຕິດ ຫຼືວ່າຂອງທີ່ວ່າບໍ່ດັກບໍ່ດີ ທີ່ວ່າຜິດກົດໝາຍໃນປະເທດໄທນີ້ນະ ແມ່ນ ແມ່ນອັນໃດເນາະ ອັນນີ້ເນາະ ດຽວນີ້ເນາະ ກະຄືບັນຫາເລື່ອງຂອງຢາເສບຕິ ດເນາະ ອ່າ ຫຼັກໆນີ້ກະຄືການ

ຄືຕອນນີ້ຢາບ້າເນາະ ຢາບ້າແພ່ກະຈາຍຫຼາຍໂພດ ມັນລາຄາຖືກເນາະ ລາຄາຖືກ ແລ້ວກະເຮັດບໍ່ໄດ້ຍາກໄດ໋ ອັນຢາຝິ່ນນັ້ນ ໂອ້ຍ ປູກນີ້ບໍ່ແມ່ນງ່າຍໆ ແລ້ວກະໄປຂີດໄປນັ້ນມັນ ແລ້ວກະ ໂອ້ຍ ຍາກ ອັນຢາບ້ານີ້ເ ຮັດປັອກປັອກແປັກບຶດດຽວກະແລ້ວ ແລ້ວມັນກະຂາຍກະງ່າຍ ແລ້ວກະບໍ່ມີກິ່ນອີກ ເອົາໄປກະງ່າຍຊັ້ນນະ ມັນ ມັນແປວ່າແມ່ນຢາບ້າຊັ້ນເທາະເນາະ ແມ່ນ ໃນປະເທດໄທກະມັກຈະຈັບກັນຊາໄດ້ເລື້ອຍໆ ທີ່ວ່າ ມາຈາກຝັ່ງລາວເດີ້ ກັນຊານີ້ມັນ ມັນເປັນບັນຫາໃຫຍ່ບໍ່

ຝັ່ງ ຝັ່ງລາວນີ້ແຫຼະເນາະ ຝັ່ງເພື່ອນບ້ານນີ້ນະ ແນ່ນອນແລ້ວ ມັນ ມັນມາຈາກຝັ່ງລາວ ເພາະວ່າກະ ເຂົາເຈົ້າກະອອກຢູທູບ YouTube ອັນ ໄປຖ່າຍ ອັນ ສວນກັນຊາຢູ່ລາວ ອັນ ມາອອກສະແດງ ມັນກະມີຢູ່ ແລະກະຝັ່ງລາວ ມັນກະເປັນປ່າເປັນພູແດ່ ແລ້ວກະປູກ ລັກປູກ ຫຼືວ່າຊ່ອນໄວ້ຢູ່ໃນ ປູກໃນປ່າຈັ່ງຊີ້ ມັນກະ ກະງ່າຍກວ່າ ເພາະວ່າປະເທດໄທນີ້ ເວົ້າຊື່ໆນີ້ ເຮົາໄປໃສ ມັນກະມີ ມີຄົນໝົດຊັ້ນນະ ຢູ່ໃນປ່າໃນພູພຸ້ນກໍ ກໍມີຄົນ ມັນ ມັນເຊື່ ອງຍາກເດ້ ແຕ່ປານນັ້ນກໍຍັງມີປູກຢູ່ຫຼັງບ້ານ ກົກເລັກໆນ້ອຍໆ ສູງຊ່ຳສອກນີ້ກໍຍັງມີຢູ່ ອ່າ ແມ່ນ ກໍມີ ມີ ມີແດ່ຢູ່ ແຕ່ຫາກບໍ່ຫຼາຍຈັ່ງຊີ້ນະ ມັນບໍ່ພໍສິໄດ້ເອົາໄປຂົງໄປຂາຍ ມັນ ມັນປູກແກ້ເງີ້ນຊື່ໆດອກ ອັນພວກນັ້ນນະ ໂ ອເຄ ເອົາ ຈັ່ງໃດກໍຢາກຂໍຂອບພະເດດພະຄຸນນຳທ່ານດັ່ງເດີມແລ້ວ ທີ່ວ່າໄດ້ລາຍງານຂ່າວທີ່ວ່າຄິດວ່າເປັນທີ່ສົນຈິດສົນໃຈບໍ່ຫຼາຍກໍໜ້ອຍ ຂໍຂອບໃຈນຳ ຂອບໃຈທ່ານຄຳເລັກ ສົມດີ ມີໄຊ ລາຍງານ SBS